SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook ທ່ານສົມດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານຂ່າວ ຂ່າວປະຈຳສັບປະດານີ້ໃຫ້ຊາບໄດ້ທີ່ວ່າ ມັນເປັນມາຈັ່ງໃດເກາະ ບັດນີ້ນີ້ລາວນີ້ມັນມີບັນຫາຂຶ້ນແລ້ວໃດ ຄືວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ພົບພໍ້ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ອີກ 14 ຄົນນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ກະກະຖືວ່າເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນ ຈຳນວນຫຼາຍ ຫຼາຍທີ່ສຸດແລ້ວເນາະ ແຕ່ວ່າມັນກະເປັນຈຳນວນທີ່ສາມາດ ອ່າ ຮຽກ ວ່າກວດສອບແລ້ວກະກັກໄດ້ ໄດ້ທັນເນາະ ອັນເລື່ອງນີ້ເນາະ ຫວ່າງໄວໆນີ້ ທ່ານ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສາທາລະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ພົບຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວເພີ່ມຂຶ້ນມື້ດຽວ 14 ຄົນ ການກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອຕິດພະຍາດອີກ 14 ຄົນ ກະເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຜູ້ປ່ວຍສະສົມໃນລາວເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 39 ຄົນ ເປັນຜູ້ປ່ວຍທີ່ກຳລັງ ຮັບການຮັກສາຢູ່ນີ້ 15 ຄົນ ແລະກະຮັກສາຫາຍໄປແລ້ວ 24 ຄົນ ອ່າ ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເນາະ ໂດຍການຖະແຫຼງດັ່ງກ່າວ ກະຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ຕິດພະຍາດທີ່ພົບໃໝ່ທັງ 14 ຄົນ ກະບອກພຽງວ່າ ທັງໝົດເດີນທາງຈາກຕ່າງປະເທດ ມາເຖິງລາວໃນວັນທີ 22 ພະຈິກາ ທີ່ຜ່ານມາ ໃນຈຳນວນນີ້ກະເປັນຄົນລາວ 1 ຄົນ ທີ່ເຫຼືອກໍເປັນຊາວຕ່າງຊາດ ຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ພົບເປັນແມ່ຍິງ 3 ຄົນ ຊາຍ 11 ຄົນ ຜູ້ມີອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດກະ 51 ປີ ໜ້ອຍສຸດກະ 12 ປີເນາະ ທັງໝົດ ກໍຖືກສົ່ງໂຕໄປຮັບການຮັກສາຢູ່ໂຮງພະຍາບານມິດຕະພາບ 150 ຕຽງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ ກໍໄດ້ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນ ຢ່າໄດ້ຕື່ນຕະໜົກ ແລະ ປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະການການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມແຂງຕໍ່ໄປເນາະ ອືມ ມັນກໍໂພດກາຍດອກວ່າ ຈຶ່ງວ່າເປັນເຫດການໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຈຳຕ້ອງຖາມທ່ານນີ້ວ່າ 14 ຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ພົບພໍ້ໃໝ່ໆນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມ າຈາກໃສ ແລະ ຄົນສັນຊາດໃດເກາະ ອັນນີ້ເນາະ ເພິ່ນກໍບໍ່ ຍັງບໍ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຼາຍ ພຽງແຕ່ວ່າບອກວ່າ ຫວ່າງວັນທີ 22 ພະຈິກາ ທີ່ຜ່ານມາເນາະ ເພິ່ນກັບໄດ້ຮັບຄົນມາຈາກຕ່າງປະເທດ ລວມທັງຄົນລາວ ຄົ ນຕ່າງປະເທດຕົງນີ້ເນາະ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນເດີນທາງເຂົ້າປະເທດເນາະ ມີຜູ້ທີ່ເດີນທາງຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນລາວ 1,326 ຄົນ ໂດຍເຂົ້າມາທາງດ່ານ ດ່ານລາວໄທນີ້ 512 ຄົນເນາະ ຈຳນວນນີ້ກໍເປັນແຮ ງງານຊາວລາວທີ່ເດີນທາງກັບບ້ານນີ້ 43 ຄົນ ກະມາທາງດ່ານລາວຈີນອີກ 20 ຄົນ ມາທາງລາວຫວຽດນາມ 793 ຄົນ ແລະກະດ່ານລາວກຳປູເຈຍອີກ 1 ຄົນເນາະ ມັນກະຄືເວົ້າລະແປກໆ ເພາະວ່າຄັນແຈ້ງບອກວ່າ ມາຈາກປະເທດໃດນີ້ ມັນ ມັນກະເປັນຂ່າວທີ່ວ່າແຈ້ງຂຶ້ນ ແລ້ວກະສັນຊາດໃດກະແຮ່ງດີຂຶ້ນໄປ ອັນນີ້ຍັງມີການປົກປິດວ່າຊັ້ນເຖາະ ເພິ່ນຮູ້ຢູ່ດອກວ່າມາຈາກໃສ ແລ້ວກະຄົນສັນຊາດໃດນີ້ ແຕ່ວ່າທ່ານຜູ້ຟັງ ຫຼືວ່ າຂ້າພະເຈົ້າດູເດົານີ້ ມີການປົກປິດແບບນີ້ ຄັນບໍ່ແມ່ນມາຈາກຈີນນີ້ກະແມ່ນວ່າມາຈາກຫວຽດນາມ ຫຼືວ່າມາຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ແລະ ຈີນຫັ້ນລະໄປ ເພາະວ່າການໄປຈາກປະເທດທີ່ໄກຫ່າງຈາກ ສອງປະເທດດັ່ງກ່າວຫັ້ນ ຫຼືວ່າປະເທດໄທນີ້ມັນ ມັນກໍບໍ່ຄ່ອຍຈະມີດອກ ລະຄັນວ່າໄປກັບປະເທດໄທນີ້ກະ ກະແມ່ນອາດຈະເວົ້າສູ່ຟັງວ່າແມ່ນມາຈາກປະເທດໃດ ລະໃນເມື່ອທີ່ວ່າ ກວດເຫັນ 14 ຄົນນີ້ກໍແມ່ນວ່າ ເອົາຜູ້ດັ່ງກ່າວໄປແຍກໂຕ ແມ່ນ ກະຄືແຍກໂຕນຳໄປຮັກສາແລ້ວ ກໍແນ່ນອນລະ ມັນ ມັນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ມັນ ມັນ ມັນ ໂອຍ ຄັນຊິເວົ້າລະມັນຍາກ ຍົກໂຕຢ່າງໃນປະເທດ Australia ລະຫວ່າງລັດ Victoria ກັບ South Australia ທີ່ເປັນ ມີຊາຍແ ດນຕິດກັນນີ້ນະ ຫວ່າງກ່ອນນີ້ Victoria ນີ້ມັນມີໂຄວິດຮອບ 2 ຫຼາຍ ວ່າຊັ້ນເຖາະ South Australia ເພິ່ນກໍປິດຊາຍແດນບໍ່ໃຫ້ອອກ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າ ບໍ່ໃຫ້ຄົນຈາກລັດ Victoria ນີ້ເຂົ້າໄປໃກ້ຊາຍແດນເລີຍຊັ້ນນະ ບາດວ່າ Victoria ໝົດບໍ່ມີຄົນເປັນອີກແລ້ວວ່ າຊັ້ນ South Australia ກະດອດມີຄົນເປັນອີກ ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໆ ມັນ ມັນບໍ່ຢຸດບໍ່ຢັ້ງຈັກເທື່ອນີ້ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນຄັ້ງກ່ອນກໍເວົ້າວ່າ ໃນລາວບໍ່ມີໂຄວິດ-19 ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ລະປົວໄດ້ແບບນັ້ ນ ບໍ່ມີຄົນຕາຍແບບນີ້ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງລະ ແຕ່ວ່າບາດນີ້ມັນກະໂດດປັບດຽວຂຶ້ນ 14 ຄົນນີ້ ເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍວິທີການປ້ອງກັນອັນໃໝ່ຂອງເພິ່ນຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກໍ ເພິ່ນກໍຍັງ ຍັງ ຍັງໃຊ້ມາດຕະການເກົ່າຢູ່ ນະ ວ່າການຫ້າມຄົນຂ້າມໄປຂ້າມມາຕາມແຂວງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເມືອງກັບແຂວງຊີ້ ກໍຄືຍັງ ຍັງບໍ່ມີການຫ້າມ ຍັງໃຫ້ເດີນທາງໄດ້ຕາມປົກກະຕິຢູ່ເນາະ ແຕ່ວ່າກະບອກກ່າວໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນວ່າ ປ້ອງກັນຕົນເ ອງຕາມມາດຕະການໂຄວິດ-19 ກໍຄືຢູ່ຫ່າງ ລ້າງມື ກະໃສ່ໜ້າກາກ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ອັນນັ້ນເປັນການເວົ້າໆຊື່ໆດອກ ຂ້າພະເຈົ້າຫາກະໂທໄປວຽງຈັນຫວ່າງມື້ກີ້ນີ້ ແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າວ່າບໍ່ມີການຕ້ອງຫ້າມດອກ ແຕ່ ວ່າພໍ້ໆຄົນ 14 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ ລະກ່ຽວກັບການທີ່ວ່າຢູ່ຫ່າງກັນຫັ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງບຸນຊ່ວງເຮືອເນາະ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຖ່າຍອອກ YouTube ຫັ້ນນາ ກົດເກນບອກວ່າໃຫ້ຢູ່ຫ່າງກັນ 1 ແມັດເຄິ່ງ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ຢູ່

ປະລະມັດວິໄນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄທ ກະໄດ້ຫາລືຜ່ານລະບົບທາງໄກກັບ ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວ ເ ພື່ອສະແດງຄວາມຍິນດີໃນໂອກາດຄົບຮອບ 70 ປີ ຄວາມສຳພັນທາງການທູດໄທ-ລາວ ວັນທີ 19 ທັນວາ 2020 ທີ່ຊິຮອດນີ້ເນາະ ແລະ ກະກະຊັບຄວາມສຳພັນຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງໄທ-ລາວ ເພື່ອໃຫ້ຟື້ນຟູເສດຖະກິດຈ າກສະຖານະການການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຂອງທັງສອງປະເທດໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ກະສົ່ງເສີມກັນ ແລະ ກັນເນາະ ໂດຍໃນຖານະປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີຄວາມໃກ້ຊິດ ທັງສອງຝ່າຍກະຢືນຢັນເຈດຕະນ າລົມທີ່ຊິຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນດ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ຍົກລະດັບລະບົບສາທາລະນະສຸກຕາມຊາຍແດນ ສົ່ງເສີມຄວາມຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ກະສົ່ງເສີມຄວາມເຊື່ອມໂຍງແບບໄລ້ລອຍ ຕໍ່ຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງທັງສອງປະເທດ ເທິງທັງຖະໜົນ ທາງລາງ ແລະ ກະສາທາລະນູປະໂພກອື່ນໆ ລວມທັງກົດລະບຽບຕ່າງໆ ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຂ້າມ ຂ້າມແດນທີ່ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຫຼາຍຂຶ້ນ ນອກຈາກນີ້ເນາະ ທາງທັງສອງຝ່າຍກໍຍັງໄດ້ຫາລືເຖິງຄວາມຮ່ວມມືໃນປະເດັນອື່ນໆ ເຊັ່ນວ່າ ບັນຫາການດູດຊາຍໃນແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ໃນແມ່ນ້ຳເຫືອງ ແລະກໍການບໍລິຫານຈັດການແຮງງານຕ່າງດ້າວ ນອກຈາກນີ້ ກໍຍັງໄດ້ຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງຮ່ວມກັນຢ່າງຍັ່ງຍືນ ໂດຍ ຄຳນຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະກະຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ ກໍແມ່ນວ່າເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍລະ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມທ່ານວ່າ ພໍເປັນທີ່ຮູ້ ໄດ້ບໍ່ວ່າ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນລາວໄທນີ້ ມັນມີມາແຕ່ດຶກດຳບັນພຸ້ນ ບາງເທື່ອກໍດີ ບາງເທື່ອກໍບໍ່ດີ ບາງເທື່ອກໍປຸ້ນຈີ້ຂ້າຟັນຫັນແທງ ເຮັດເສິກເຮັດເສືອກັນ ແຕ່ວ່າຕົວເລກມັນມີແຕ່ 70 ປີນີ້ ມັນ ມັນບໍ່ຖືກຕິ ມັນຕ້ອງຫຼ າຍກວ່ານີ້ຕິບໍ ແມ່ນ ອັນນີ້ສະເພາະເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມສຳພັນທາງການທູດເນາະ ທາງການທູດ ແຕ່ວ່າຄວາມສຳພັນ ອ່າ ເລື່ອງຂອງ ເອີ ທີ່ວ່າປະຊາຊົນ 2 ຝັ່ງ ມັນຈະມີມາຕັ້ງແຕ່ດຶກດຳບັນພຸ້ນລະເນາະ ໂອ້ 7 70 ປີນີ້ແປວ່າໄລ່ຄືນຫຼັງ ໄລ່ຕັ້ງແຕ່ ຫຼືວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ມີການສຳພັນການທູດກັນນີ້ ແປວ່າ 70 ປີເນາະ ແມ່ນໆ ອື ໂອເຄ ຄືແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ມັນກໍມີຕົ໋ວການທູດ ຍົກຕົວຢ່າງວຽງຈັນ ຫຼືວ່າພະມະຫາກະສັດອະຍຸດທະຍາ ເພິ່ນ ກໍມີເສນາອາມາດສຳພັນກັນຕົ໋ວ ກໍໄລ່ ບໍ່ໄລ່ເປັນການທູດບໍແບບນັ້ນ ອັນນັ້ນ ອ່າ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ໄລ່ເນາະ ພຽງແຕ່ວ່າໄລ່ຢ່າງ ຢ່າງເປັນທາງການເນາະ ອາດຈະມີການຕັ້ງສະຖານທູດ ຕັ້ງຫຍັງແດ່ຈັ່ງຊີ້ ເນາະ ອືມ ອັນນັ້ນ ອາດຈະແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ກໍອາດຈະເປັນໄດ້ ຫຼືວ່າບັນທຶກໃສ່ເຈ້ຍໃບລານລະ ມອດກິນໝົດລະກໍບໍ່ຈັກເດ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີຄວາມສຳພັນກັນອັນຈົບດີລະຫວ່າງລາວກັບ ໄທແຕ່ດຶກດຳບັນ ໝາຍເຖິງວ່າ ໃນລາວສະໄໝໃໝ່ ໄທສະໄໝໃໝ່ມານີ້ນະ ແລ້ວມັນຄົບຮອບ 70 ປີນີ້ ນອກຈາກທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າເພິ່ນຈະຟື້ນຟູຄວາມສຳພັນກັນນີ້ ແມ່ນຟັງແລ້ວນີ້ ແມ່ນໃນດ້ານການຄ້າການຂາຍນີ້ ໃນ ດ້ານອື່ນເດ ມັນ ເພິ່ນຈະຟື້ນຟູຫຍັງແດ່ເນາະ ກະໂດຍສະເພາະເລື່ອງຂອງສາທາລະນະສຸກເນາະ ເພາະວ່າທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ກະຄືບັນຫາເລື່ອງຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ມັນກະຖືວ່າເປັນ ເປັນເລື່ອງໃໝ່ ແລ ະກະເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ທີ່ ທີ່ຕ້ອງມີການຫາແນວທາງໃນການຮ່ວມມືກັນ ຫາກວ່າເກີດ ເກີດເລື່ອງ ອ່າ ໃນລັກສະນະຈັ່ງຊີ້ເກີດຂຶ້ນອີກຈັ່ງຊີ້ເນາະ ວ່າເຮັດຈັ່ງໃດ ອ່າ ສອງປະເທດນີ້ກະຊິສາມາດຮ່ວມກັນຄວບຄຸ ມພະຍາດໂຕນີ້ ລັກສະນະແບບນີ້ ໃຫ້ ໃຫ້ໄດ້ຜົນ ລະກະລວດເລັວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ມັນກະຍາກຢູ່ລະ ເພາະວ່າມັນຂາດເງິນຄຳໃດ ລະກະການແພດ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານໃດ ກະມີແຕ່ປິດຊາຍແດນ ບໍ່ໃຫ້ຂ້າມໄປຂ້ າມມາຫາກັນ ກຳຈັດໄວ້ ພະຍາດໂຄວິດນີ້ ຢູ່ໃນຝັ່ງໄທກໍເອົາໄວ້ຝັ່ງໄທ ຢູ່ຝັ່ງລາວກໍໄວ້ຢູ່ຝັ່ງລາວ ບໍ່ໃຫ້ມັນໄປມາຫາສູ່ກັນ ກໍແປວ່າເປັນວິທີການອັນໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າຄັນຊິວ່າຍື່ນມືໄປຊ່ວຍກັນຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຫຼືວ່າໜັກແ ໜ້ນເຂົ້າໄປໃນດ້ານວິທະຍາສາດນີ້ ມັນກໍເປັນການຂາດຕົກບົກຜ່ອງຢູ່ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອທີ່ວ່າຄວາມສຳພັນໄທລາວມັນ ມັນຄົບຮອບ 70 ປີນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນກໍເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແຕ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງຢ່າງໃ ດເນາະ ອັນນີ້ເປັນຊ່ວງສະຖານະການໂຄວິດເນາະ ການປະຊຸມກັນເທື່ອນີ້ກໍຍັງເປັນການປະຊຸມທາງ ທາງ Conference ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຖ້າການທີ່ຈະໄປສະເຫຼີມສະຫຼອງຄືຕະກີ້ນີ້ກໍ ກໍບໍ່ ຍັງບໍ່ມີເນາະ ກໍຄືເປັນການງົດກັນໄ ວ້ກ່ອນ ອືມ ກໍ ກໍແປວ່າມີແຕ່ປະຊຸມກັນ ແຕ່ວ່າການສັງສັນຄົບຮອບ 70 ປີນີ້ ຄືຊິບໍ່ມີເທື່ອລະເນາະ ຍັງ ຍັງ ຍັງບໍ່ມີ
ອາດຈະເກັບໄວ້ເພື່ອເປັນການປະຢັດເງິນໂດຍທາງອ້ອມ ພ້ອມກັບສະເຫຼີມສະຫຼອງບາດດຽວຄົບຮອບ 100 ປີໂລດ ໂອເຄ ບັດນີ້ນີ້ເລື່ອງໃໝ່ນີ້ນະ ມັນເປັນຈັ່ງໃດວະ ທີ່ວ່າເປັນຂ່າວລື ຫຼືວ່າຂ່າວດັງ ຫຼືວ່າເປັນເລື່ ອງເປັນລາວຂຶ້ນ ທີ່ວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຊົນລາວ ພໍ້ ພໍ້ລູກລະເບີດ 500 ປອນ ຢູ່ທີ່ຊຽງດີ ແຂວງຊຽງຂວາງນີ້ ມັນເປັນ ອັນນີ້ນອກຈາກຈະເປັນການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເນາະ ຂອງທີມເກັບກູ້ລະເ ບີດ MAG UXO ເນາະ ຊື່ເພິ່ນ ເປັນ ເປັນທີມເກັບກູ້ລະເບີດຂອງ ຂອງລາວເນາະ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທາງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ພົບລູກລະເບີດຂະໜາດໃຫຍ່ 500 ປອນ ຫຼື ປະມານ 227 ກິໂລກຣາ ມເນາະ ທີ່ບ້ານຊຽງດີ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍເມືອງຜາໄຊນີ້ກະເປັນເມືອງຕັ້ງໃໝ່ຫຼັງການປົດປ່ອຍປີ 1975 ທົ່ວແຂວງຊຽງຂວາງ ຫຼືວ່າທົ່ງໄຫຫີນ ເຄື່ອງບິນກອງທັບສະຫະລັດກະໄດ້ຖິ້ມລະເບີດເ ພື່ອທຳລາຍທີ່ໝັ້ນຝ່າຍແນວລາວຮັກຊາດຫຼາຍພັນຖ້ຽວ ທີມງານ MAG ກໍໄດ້ຄົ້ນຫາລະເບີດຕົກຄ້າງ ເພື່ອຄືນພື້ນທີ່ໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ທຳການກະສິກຳ ກະພົບ ເມື່ອພົບລະເບີດແລ້ວກະຊິທຳການຂຸດ ແລະກະເຄື່ອນຍ້ າຍໄປທຳລາຍໃນສະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະຈະມີການເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດຂອງແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງຊາດລາວເນາະ ປະຈຳເດືອນຕຸລາ 2020 ມີການ ກວດພົບ ແລະກະທຳລາຍລະເບີດໄປແລ້ວ 2,869 ລູກ ເຄຼຍພື້ນທີ່ນີ້ 158.7 ເຮັກຕາ ໃຫ້ປອດໄພຈາກລະເບີດ ສຳຫຼວດພື້ນທີ່ເພື່ອກຳນົດເຂດອັນຕະລາຍໄດ້ 564 ເຮັກຕາ ສຳຫຼວດຄວາມເຄື່ອນໄຫວ ໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຈາກລ ະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໄດ້ 25 ໝູ່ບ້ານ ລວມຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມ 15,357 ຄົນເນາະ ອືມ ມັນກໍບໍ່ແປກດອກ ອັນທີ່ວ່າຄົ້ນພົບລະເບີດພຽງແຕ່ 500 ປອນນີ້ນະ ມັນໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນກໍຍັງມີຢູ່ ແລະ ເຂດທີ່ວ່າຄົ້ນພົບນີ້ ມັນກະເປັນສະໝໍລະພູມໃນກາ ນຕໍ່ສູ້ເສິກສົງຄາມກັນຢູ່ແລ້ວ ມັນ ມັນກໍເປັນຂອງທຳມະດາ ໄປພົບພໍ້ລູກໜຶ່ງນີ້ ເປັນຫຍັງມັນເປັນຂ່າວລືຂຶ້ນເນາະ ອັນນີ້ກະ ກະຖືວ່າມັນ ມັນເປັນ ເຫັນວ່າເປັນລູກໃຫຍ່ທີ່ ອາ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ ອາ ພົບມັນເນາະ ກະເລີຍເ ປັນຂ່າວ ເປັນຂ່າວອອກມາ ກະ ກະຖືວ່າເປັນການຖະແຫຼງ ຫຼືວ່າກະເປັນການສະເໜີຜົນງານຂອງ ທີມເກັບກູ້ລະເບີດໄປ ໄປໃນໂຕນຳແດ່ເນາະ ເພາະວ່າມີການສະຫຼຸບໃນຮອບເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາເນາະ ມັນ 500 ປອນ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນຂອງທຳມະດາໄດ໋ ລູກບອມໄປຖິ້ມໃສ່ກັນນີ້ ເພາະວ່າຫວຽດມັນເຂົ້າມາຫຼາຍ ມາເຂດນ້ຳແດນດິນລາວ ແລະຝ່າຍລັດຖະບານລາວນີ້ກະຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ອາເມລິກາເອົາມາ ຫວ່ານໃສ່ ມາໂດຍລັບໆ ມາໂດຍລີ້ໆ ຫຼືວ່າມາໂດຍເປີດເຜີຍ ກະ ກະມາຫວ່ານໃສ່ ອັນນີ້ມັນແມ່ນເສິກສົງຄາມກັນນີ້ ແຕ່ວ່າ ໃນເຂດທີ່ວ່າຄົ້ນພົບລູກລະເບີດທາງອາກາດ 500 ປອນນີ້ນະ ແມ່ນວ່ານອກຈາກລູກນີ້ແລ້ ວ ມັນ ພ້ອມກັນນີ້ ມັນໄດ້ພົບພໍ້ຫຍັງຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກະຈະບໍ່ໄດ້ມີລາຍງານເນາະ ວ່າພຽງແຕ່ພົບພໍ້ໄດ້ແຄ່ລູກດຽວເນາະ ແຕ່ວ່າມີການສະຫຼຸບຍ້ອນຫຼັງໄປນຳເນາະ ວ່າມັນ ມັນທີ່ຜ່ານມານີ້ ໃນຊ່ວງເດືອນຕຸລານີ້ ມັນມີໜ້ອຍຫຼາຍຊ່ຳໃດ ແລ້ວກະສິສາມາດຄືນພື້ນທີ່ໃຫ້ ຊາວບ້ານໄດ້ເຮັດກະສິກຳນີ້ ໜ້ອຍຫຼາຍຊ່ຳໃດ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວມັນເລື່ອງໜຶ່ງນີ້ ເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍຕົ້ນຕໍທີ່ວ່າ ລະເບີດ 500 ປອນນີ້ ມັນມາຈາກໃສຫຼືບໍ່ ເ ພາະວ່າມີແຕ່ເວົ້າວ່າ ອາເມລິການີ້ເອົາລູກແຕກລູກບອມມາຫວ່ານໃສ່ພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ເວົ້າຈັກເທື່ອທີ່ວ່າ ທະຫານຫວຽດນາມຫຼັ່ງເຂົ້າມາລາວ ແລ້ວອາເມລິກາມັນຈຶ່ງເອົາມາຫວ່ານໃສ່ນີ້ ກ່ ຽວກັບລູກລະເບີດ 500 ປອນນີ້ ເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງຫຍັງຫຼືບໍ່ນໍ ເພີ່ມ ອັນນີ້ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງເພີ່ມ ພຽງແຕ່ວ່າໄດ້ ໄດ້ພົບໄດ້ພໍ້ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວກະສິເອົາໄປທຳລາຍຕໍ່ໄປເນາະ ອັນ ພົບພໍ້ນີ້ແມ່ນໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະ ຫະລັດຕົວະ ແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ກະຖືວ່າທີມນີ້ເນາະ ກະຄືໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາເນາະ ອືມ ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນນານນີ້ ອາເມລິກາກະຍື່ນມືເຂົ້າໄປ ແລ້ວໃຫ້ເງິນໃຫ້ຄ ຳ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຊົດຊ່ວຍກູ້ລູກແຕກລູກມີນ ທີ່ວ່າຍັງບໍ່ ຄ້າງຄາ ບໍ່ແຕກເທື່ອ ຈາກເສິກສົງຄາມ ນັບຕັ້ງແຕ່ສະໄໝສົງຄາມຝຣັ່ງເສດພຸ້ນລະ ມາຈົນຮອດເສິກສົງຄາມຫວຽດນາມຈົບສິ້ນລົງໄປ ແລ້ວກ່ຽວກັບທີ່ວ່ າລະເບີດທີ່ພົບພໍ້ນີ້ນະ ແນ່ນອນລະ ມັນຕ້ອງມີເຄື່ອງໝາຍຍີ່ຫໍ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນແມ່ນຂອງປະເທດໃດ ອັນນີ້ກະບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເນາະ ແຕ່ວ່າຖ້າດູເດົາກະສິເປັນຂອງ ຂອງອາເມລິກາເນາະ ອືມ ກໍແມ່ນແທ້ຢູ່ ມັນ ມັນຕ້ອງມີ ມັນຕ້ອງແມ່ນ ມີເປີເຊັນສູງເລີຍທີ່ວ່າ ແມ່ນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄປຫວ່ານໃສ່ນີ້ ແຕ່ວ່າມັນກະອາດຈະແມ່ນຂອງປະເທດອື່ນກໍມີ ເພາະວ່າລະເບີດເອົາໄປຫວ່ານໃສ່ ເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າສິມາແຕ່ Made in USA ເດ Made in ປະເທດອື່ນມາກໍມີ ຫຼືວ່າແມ່ນຂອງຫວຽດນາມເອງ ຫຼືວ່າຂອງຈີນ ຫຼືວ່າຂອງໂຊວຽດ ກໍບໍ່ຈັກແລ້ວ ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ຮູ້ ກໍແປວ່າດູເດົາບໍ່ໄດ້ຄັກແນ່ ແຕ່ວ່າແນ່ໃຈວ່າຕ້ອງແມ່ນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ນີ້ລະ ແລ້ວແມ່ນວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຄົ້ນພົບນີ້ ປະຊາຊົນເຂົາເຈົ້າມີຄວາມແຕກຕື່ນບໍ່ ເພາະວ່າເສິກສົງຄາມນີ້ມັນກະແລ້ວໄປແລ້ວດົນນານເຕີບ ແຕ່ວ່າມາພໍ້ 500 ປອນນີ້ ໂຫ້ຍ ບັກເທີເລີຢູ່ປານເຮືອທໍ່ພຸ້ນ ກໍສິບໍ່ເສຍຂ ວັນຕາມໆກັນບໍ່ ອັນນີ້ກໍຖາມວ່າແຕກຕື່ນບໍ່ ກະຖືວ່າແຕກຕື່ນໃນ ໃນລະດັບທີ່ ທີ່ບໍ່ ບໍ່ຫຼາຍເນາະ ເພາະວ່າ ມັນມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍເນາະ ເພາະວ່າມັນກະພົບພໍ້ມາຫຼາຍພັນລູກແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຢູ່ນຳຍຸງມັນກໍບໍ່ຢ້ານຍຸ ງ ຢູ່ນຳໝາກແຕກໝາກບອມມັນກໍ ມັນກໍລະວັງຢູ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ຢ້ານ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກໍຄື ກໍຖືວ່າເປັນ ເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ຕ້ອງພົບຕ້ອງພໍ້ຢູ່ໃນ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພາະວ່າມີການ ອ່າ ລຽກວ່າ ເກັບກູ້ຢູ່ທຸກມື້ ຢູ່ ຕະຫຼອດ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນ ຂໍຖາມແດ່ ກ່ຽວກັບປະເທດໄທນີ້ນະ ທີ່ວ່າກະເຄີຍມີເສິກສົງຄາມ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຍົກຕົວຢ່າງໃນເຂດແດນໜຶ່ງກັບຊາຍແດນລາວ ຂະເໝນ ຫວຽດນາມບໍ່ ກໍຫວຽດນາມກໍຍົກທັບມາຕີກັນນັ້ ນກະໜັກເຕີບ ແລ້ວກະໃນພາກເໜືອນີ້ກະມີລູກແຕກລູກບອມ ແລ້ວຍົກຕົວຢ່າງ ສະພານແມ່ນ້ຳແຄວຈັ່ງຊີ້ກໍແມ່ນຍີ່ປຸ່ນມາສ້າງ ແລ້ວກໍມາເຮັດເສິກເຮັດເສືອຢູ່ຫັ້ນ ມີການພົບພົບລະເບີດທີ່ວ່າຄ້າງຄາຈາກສົງຄ າມຕ່າງໆ ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກະມີມີຂ່າວອອກມາຢູ່ເປັນເລື້ອຍໆ ແຕ່ວ່າຂ້ອນຂ້າງຊິຫ່າງໆ ແຕ່ວ່າພົບພໍ້ຫຼາຍສຸດນີ້ ກໍຊິເປັນຊາຍແດນໄທກັບຂະເໝນເນາະ ແຖວນັ້ນກໍຊິຫຼາຍກວ່າ ທຸກມື້ນີ້ກໍຍັງມີການ ອ່າ ໜ່ວຍເກັບ ກູ້ຢູ່ ຢູ່ແຖວນັ້ນ ແລະກະເຮັດເຮັດວຽກຢູ່ຕະຫຼອດຢູ່ ອື ຄື ຄືເວົ້າແລ້ວ ຕອນນັ້ນມັນມັນເສິກສົງຄາມສູ້ກັບຫວຽດນາມ ແລະກະເສິກສົງຄາມຂະເໝນແດງກັບຂະເໝນຮຸນເຊັນວ່າຊັ້ນເຖາະ ມັນ ມັນ ລູກແຕກລູກບອມ ມັນຕ້ອງຂ້າມຊາຍແດນມາ ແລະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກໍແມ່ນວ່າຄວາມປອດໄພນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ ເພາະວ່າຄົ້ນຫາລູກແຕກລູກບອມທີ່ຄ້າງຄານີ້ໃຫ້ໝົດໃຫ້ກ້ຽງວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລະຈັ່ງໃດກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບພະ ເດດພະຄຸນນຳທ່ານທີ່ວ່າກະລຸນາລາຍງານຂ່າວອັນໜ້າສົນຈິດສົນໃຈນີ້ໃຫ້ຊາບໃຫ້ຮູ້ອີກຄັ້ງໃໝ່ນີ້ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈທ່ານ ຄຳເດດ ສົມດີມີໄຊ ລາຍງານ SBS SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະວິທະຍຸ